شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىن بىلەن ئويغارنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتىنىڭ بىر يىللىق خاتىرە كۈنى ھارپىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىدىن دۇنيانى زىلزىلىغا سالغان بۇ پاجىئەلىك ئوت ئاپىتىدە ھاياتىدىن ئايرىلغانلارنىڭ ھەقىقىي سانىنى ئاشكارىلاشنى

باياناتتا تەكىتلىنىشىچە خەلقئارا جەمئىيەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا پۈتۈنلەي سەل قارىغانلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىشى ۋە ئوت ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىدىكى نارازىلىق بىلدۈرگۈچىلەرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەككەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى ئۈرۈمچى چوڭ بازىرىغا قوشنا مەھەللىدىكى ئۇيغۇرلار ئولتۇرۇشلۇق بىنادا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاپەتتە ئون كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ، لېكىن يەرلىك ساقچىلار ئاز دېگەندە قىرىق تۆت كىشىنىڭ ئۆلگەنلىكى، ئۆلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە، خىتاينىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى يۇقۇم قامىلى سەۋەبلىك، ئاپەت يۈز بەرگەن بىنانىڭ چىقىش ئىشىكىنىڭ قۇلۇپلاقلىق بولۇشى ئاھالىلەرنىڭ بىناغا سولىنىپ قېلىپ تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىغا سەۋەب بولغان. بۇ پاجىئەلىك ۋەقە خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىگە قارشى ئاق قەغەز ھەرىكىتى دەپ ئاتالغان كەڭ كۆلەملىك ئاممىۋى نارازىلىقنىڭ پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاممىۋى نارازىلىقنىڭ بېسىمىدا يۇقۇم قامىلىنى بىكار قىلغان بولسىمۇ ئەمما شۇ جەرياندا بىر نارازىلىق ۋىدېئوسىنى ئۈندىداردا تارقاتقان ئىچكىرى ئۆلكىدىكى ئون توققۇز ياشلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنى تۇتقۇن قىلغان ھەم رادىكاللىقنى تەرغىب قىلىش بىلەن ئەيىبلەپ قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان ئىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنى كامىلە ۋايىت ۋە نارازىلىق ھەرىكىتىدە تۇتقۇن قىلىنىپ غايىب بولغان باشقا بارلىق تۇتقۇنلارنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن خەلقئارا جەمئىيەت خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا پۈتۈنلەي سەل قارىغانلىقى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىشى ئاق قەغەز نامايىشىغا قاتناشقانلارنى قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەنە خەلقئارا ئورگانلارنى مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا خىتاي دائىرىلىرىنى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ھەقىقىي سانىنى ئېلان قىلىشقا چاقىرىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتىگە بىر يىل بولغان بولسىمۇ لېكىن ھازىرغىچە ئوت ئاپىتىگە دائىر تەكشۈرۈش دوكلات ئېلان قىلىپ باقمىدى خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىلىشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى بېيجىڭدا كۈتۈۋېلىپ ئۇلار بىلەن ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنىڭ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بېيجىڭنى تۇنجى بېكەت قىلىپ تاللىشى ئۇلارنىڭ خىتايغا بولغان ئىشەنچىسى ۋە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئىجابىي رولىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ خىتاي پەلەستىن ۋە ئىسرائىلىيە مۇناسىۋەتلىرىنى كۆزىتىۋاتقان تەتقىقاتچىلاردىن ئىساق سېتون فىش ئىجتىمائىي ئالاقە تورى بولغان لىنكدىندا بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاينىڭ پالېستىننى قوللىشى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتلىرى بىلەن تىنچلىق يوللىرىنى مۇزاكىرە قىلىشى خىتاينىڭ بۇ مەسىلىدە ئامېرىكا بىلەن رىقابەتلىشىۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا قارشى مەيداندا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېگەن ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بىر پۇرسەت دەپ بىلگەچكە ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى بېيجىڭدا كۈتۈۋېلىپ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىشتا كېلىشتۈرگۈچى بولۇۋالغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرىنى كۈتۈۋېلىپ ئۇلارنىڭ تەلىپىگە قۇلاق سالغاندەك بولۇۋېلىشى خىتاينىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش رولىنى ئوينايدىكەن ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنىڭ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تاللىغان ئىككىنچى بېكىتى روسىيە بولۇپ ئۇلار ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروف بىلەن موسكۋادا كۆرۈشكەن ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتە دىققەتنى خىتاينىڭ قوشنا دۆلەتلىرىگە قاراتقان ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە ۋيېتنام مالايزىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتىكى نۇقتىلىق تەكشۈرۈش نىشانى بولماقتا ئىكەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمىنچى نويابىردا بەرگەن خەۋىرىدىن قارىغاندا ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا قىممىتى يەتمىش تۆت مىليون دوللارلىق ئېلېكترونلۇق بۇيۇم كۈن تاختا ۋە مىكرو ئۆزەكلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇش سەۋەبىدىن ئامېرىكىغا كىرىشىنى رەت قىلغان ياكى ئىلگىرىلەپ تەكشۈرۈش ئۈچۈن چېگرادا تۇتۇپ قالغان خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ كۆپ قىسمى ۋيېتنام ۋە مالايسىيادىن كەلگەن ئىكەن ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئىلگىرى ئېلان قىلغان بىر دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلىرىنى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق ئىستاتىستىكىلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا بۇ يىل توققۇزىنچى ئايغىچە ئالتە مىڭدىن ئارتۇق مال يوللانمىسىنى توختىتىپ قويغان بولۇپ بۇنىڭ قىممىتى ئىككى مىليارد دوللاردىن ئاشىدىكەن ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئون بىرىنچى ئايدا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ يېرىمىغا يېقىن قىسمىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغانلىقى ياكى تەستىقلىنىشنى كۈتۈپ تۇرغانلىقى قەيت قىلىنماقتا ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا تاموژنىسى پەقەت توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۆزىدىلا سەكسەن ئىككى مىليون دوللارلىق تاۋارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن تۇتۇپ قالغان ھالبۇكى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا تۇتۇپ قېلىنغان تاۋار سەككىزىنچى ئايدا تۇتۇپ قېلىنغان تاۋارلاردىن زور مىقداردا ئارتقان سەككىزىنچى ئايدا يىگىرمە مىليون دوللارغا يېقىن تاۋارنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى قەيت قىلىنماقتا خەۋەرلەردە بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىنغان ياكى ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمى ۋيېتنام ياكى مالايسىيادىن كەلگەنكەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى يېڭى دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ نۇرغۇن مەسچىتلەرنى چېقىپ ۋەيران قىلىۋەتكەنلىكى ياكى تاقىۋەتكەنلىكىنى ئەيىبلىگەن دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن: خىتاي ھۆكۈمىتى مەسچىتلەرنى رېمونت قىلىش باھانىسى بىلەن نىڭشيا ۋە گەنسۇ ئۆلكىلىرىدىكى مەسچىتلەرنىڭ سانىنى كۆرۈنەرلىك ئازايتىۋاتىدۇ، مەسچىتلەرنى تاقاۋاتىدۇ، ۋەيران قىلىۋاتىدۇ. بۇ مۇسۇلمانلارنىڭ دىن ئەركىنلىكى ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلغانلىق. ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى، سۈنئىي ھەمراھ تارتىلغان رەسىملەر ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ گۇۋاھلىقىغا ئاساسەن ئېلان قىلغان دوكلاتتا، ھۆكۈمەت رەسمىي ھالدا مەسچىتلەرنى مۇستەھكەملەش دەپ ئاتالغان پروگراممىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە تۇڭگان مۇسۇلمانلىرى كۆپ ئولتۇراقلاشقان گەنسۇ ئۆلكىسى شۇنداقلا شىمالدىكى نىڭشيا رايونىدىكى مەسچىتلەرنى تاقىۋەتكەن يەرلىك دائىرىلەر يەنە مەسچىتلەرنىڭ بىناكارلىق ئالاھىدىلىكىنى چىقىرىپ تاشلاپ ئۇلارنى تېخىمۇ خىتايچە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش ئېلىپ بارغان بۇلار كومپارتىيىنىڭ دىننى كونترول قىلىشىنى كۈچەيتىش ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا دۇچ كېلىدىغان خىرىسلارنىڭ خەۋپىنى ئازايتىش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارىلىدىكەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى دىنلارنى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى باشلىغاندىن كېيىن ئون بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەر ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇر ئېلىدا قاتتىق باستۇرۇش ھەرىكىتىنى قوزغىغانىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىدا ئون مىڭلىغان مەسچىتلەرنى چېقىپ ۋەيران قىلىۋەتكەنىدى

مۇخبىرىمىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئالاقىدار ئىدارە ئورگان ۋە شەخسلەرگە تېلېفون قىلىپ پاجىئەنىڭ ئەينى چاغدا ئېچىلماي قالغان سىرلىرى ۋە پاجىئەدە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلار ئائىلە تاۋابىئاتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات سۈرۈشتە قىلدى مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى تا ھازىرغىچە ۋەقەدە ئۆلگەنلەرنىڭ كىملىكلىرى ۋە مېيىتلارنىڭ بىر تەرەپ قىلىنىش ئەھۋالى ھەققىدە جەمئىيەت ۋە ئالاقىدار ئائىلىلەرگە ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىگەن تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۆتكەن يىل ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئوت پاجىئەسىگە بىر يىل بولغان بولسىمۇ پاجىئەگە ئالاقىدار ھالقىلىق ئۇچۇرلار يەنىلا سىر تۇتۇلماقتا ئۈرۈمچىدىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا تېلېفون قىلىپ پاجىئەدە ئۆلگەن قىرىق تۆت كىشىنىڭ كىملىكلىرى مېيىتلىرىنىڭ قانداق بىر تەرەپ قىلىنغانلىقى ئۇلارنىڭ لاگېر ۋە تۈرمىلەردىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ مېيىت ئۇزىتىش ئىشلىرىغا قاتناشتۇرۇپ قاتناشتۇرۇلمىغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات سورىدۇق ئۈرۈمچى شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسى

ۋە ياردەم پۇلى بېرىدىغان ئىش بولدىمۇ بولمىدىمۇ؟ شۇلارنىڭ بۇ بۇ تۈرمىدىكى بۇ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا بۇ ۋەقە ئۇقتۇرۇلدىمۇ مۇشۇ ئىشلار ئۇقتۇرۇلغان بولسا ئۇلارمۇ شۇ جەسەتنى كۆرەلىدىمۇ قاتنىشالىدىمۇ مېيىت ئۇزىتىش ئىشلىرىغا ئۇ ئۇچۇرنى بىزگە بەرمەيدۇ. مانا ساقچى ئورگانلىرىغا بىر مەلۇمات بېرىدۇ دەپ ئويلايمىزغۇ بىر يىل بوپ قالغاندىن كېيىن. يوق بۇ تەرەپ ئۇچۇرلارنى ئۇقالمايمەن، مەن ئۇقمايمەن. شۇندىن ئاي تەۋەلىكتىكى ئاشۇلاردىن سوراڭ. مەلۇم بولۇشىچە، دائىرىلەر مەزكۇر پاجىئەگە ئائىت تەپسىلىي ئۇچۇرلارنى جەمئىيەتكىلا ئەمەس، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغىمۇ بىلدۈرمىگەن پاجىئەدە ئۆلگەن قەمبەرنىسا خانىمنىڭ تۈركىيەدىكى ئوغلى مۇھەممەت مەمتىلى بىلەن بېلگىيەدىكى جىيەنى ئابلىپىزنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇلار پاجىئەدە ئۆلگەن ئاپىسى ۋە ئۈچ قېرىندىشىنىڭ مېيىتىنىڭ بىر تەرەپ قىلىنىش جەريانى ۋە ھايات ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تۈرمە ۋە جەمئىيەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە خىتاي دائىرىلىرىدىن تا ھازىرغىچە بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك بولسۇن ھېچقانداق بىر ئۇچۇر ئالالمىغان. ئۇلار پاجىئە يۈز بەرگەندىن كېيىن تۈركىيەدىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن بىرلىكتە ئاخبارات باياناتى ئېلان قىلغان دۇنيادىكى داڭلىق ئاخبارات ئورگانلىرىدىن سى ئەن ئەن ۋە بى بى سى لارنىڭ زىيارەتلىرىنى قوبۇل قىلغان بۇ ھەرىكەتلەر خەلقئارا جامائەتنىڭ پاجىئەنى كەڭ كۆلەمدە بىلىشىگە ۋەسىلە بولغان بولسىمۇ ئەمما خىتاي تەرەپتىن ئۇچۇر ئېلىشتا كارغا كەلمىگەن ئەينى چاغدا خىتاي دائىرىلىرى ۋەقەدە پەقەت ئون كىشىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى

بىز مۇشۇ ما ئوت ۋەقەسىدە يارىلانغانلارنىڭ ئەھۋالىنى بىز سۈرۈشتۈرۈپ تېلېفون قىلغانتۇق. ھە قانداقراق ھازىر بۇلار؟ توختاڭ ھە سوراپ باقاي ھە. نېمە دەيدۇ؟ ھە. ھازىر كېسەللىك يوق دەيدۇ ھازىر. قانچىسى جەمئىي كىرگەن ئادەم قانچە شۇ ۋەقەدە؟ مەن ئۇقۇپ كەتمەيدىكەنمەن. سىزنىڭ مۇشۇ بۆلۈمگە قانچىسى ئېلىپ كېلىنگەن؟ بەش. بۇنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ كەتكەنلەر بارمۇ؟

دائىرىلەر ۋەقە يۈز بەرگەندە بىنا ئىشىكلىرىنىڭ ئوچۇق ئىكەنلىكى ئۆلۈم ھادىسىسىگە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ئوت ئاپىتىدىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇش ساۋاتىنىڭ يېتەرسىزلىكىنىڭ سەۋەب بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئەمما ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا ئەينى چاغدا يولغا قويۇلۇۋاتقان كوۋىد قامالى سەۋەبلىك بىنا ۋە ئۆي ئىشىكلىرىنىڭ ھەتتا ئوت بىخەتەرلىك ئىشىكلىرىنىڭمۇ تاقاق ئىكەنلىكى ئاشكارىلانغان. ھەممىسىنىڭ تاقاق ئىكەنلىكى راستمۇ شۇ ئوت كەتكەن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە؟ ياردەمگە بارمىدىڭلارمۇ؟ ياردەم بېرىشىڭلار كېرەكقۇ قۇتقۇزۇشقا. ياردەم بارغان گويا ياردەم بار تاقاق ئۇلارنىڭ ئىشىكلىرى تاقاق بىز پەقەت ئاشۇ يەردە جۈرئەت قىلىپ كېچىلىك ئادەملەرنى مۇنداق شوفىر قىلىپ بېرىمىز بىز ئۈستىگە چىقمايمىز. شۇ كۈنى بىنانىڭ ئوت كەتكەن قەۋىتىدە كۆيۈۋاتقانلارنىڭ چىرقىرىغان ئاۋازلىرى ئەتراپتىكى بىنا ۋە ئۇيغۇر مەھەللىلىرىگە يېتىپ بارغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ بىنادىكىلەرمۇ قامالدا بولغاچقا ئۇلارنى قۇتقۇزۇشقا

بىنالارنىڭ ئەتراپى قامال سەۋەبلىك سېمونت بېتون ۋە ياغاچ توساقلار بىلەن توسۇۋېتىلگەن بولغاچقا ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنىلىرى ئوت كەتكەن بىناغا يېقىنلىشالمىغان ۋە سۇ شلانكىسىمۇ ئوت كۆيۈۋاتقان قەۋەتلەرگە ئۇلىشالمىغان نەتىجىدە بىنانىڭ ئوت تۇتاشقان ئۈچ قەۋىتىدىكىلەر ئوتتا كۆيۈپ ئۈستىدىكى قالغان ئۈچ قەۋەتتىكىلەر ئىستا بوغۇلۇپ جان ئۈزگەن

پاجىئەدە ئۆلگەنلەرگە تەزىيە بىلدۈرگەن ياۋروپا پارلامېنتى ئون توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى مەخسۇس قارار ماقۇللاپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى چەكتىن ئاشقان كونترول تەدبىرلىرىنى تەنقىد قىلغان ۋە خىتاي تەرەپنى ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىشكە ۋە پاجىئەدە مەسئۇلىيىتى بارلارنى جاۋابكارلىققا تارتىشقا چاقىرغان خىتاي تەرەپ بۇ چاقىرىقلارغا تا ھازىرغىچە قۇلاق يوپۇرۇپلا قالماستىن مەزكۇر پاجىئە سەۋەبلىك خىتاي ئۆلكىلىرىدە كېلىپ چىققان ئاق قەغەز ھەرىكىتى پائالىيەتچىلىرىنى تۇتقۇن قىلغان ۋە بۇ ھەرىكەت ھەققىدە ئۇچۇرلارنى ئۈندىداردا ئورتاقلاشقان ئون توققۇز ياشلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنى تۈرمىگە تاشلىغان بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەزكۇر پاجىئەنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ خىتاينى پاجىئەدە ئۆلگەنلەرنىڭ ھەقىقىي سانى ۋە كىملىكلىرى ھەققىدە تولۇق مەلۇمات بېرىشكە ۋە ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىردى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن تەييارلىغان پروگراممىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان ئاھالىلەر ئولتۇراق رايونىدىكى بىر بىناغا ئوت كېتىپ ئاز دېگەندە قىرىق كىشى ئۆلۈپ كېتىشتەك پاجىئە يۈز بەرگەنلىكىنىڭ بىر يىللىق خاتىرە كۈنى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بۇ پاجىئەنىڭ يۈز بەرگىنىگە بىر يىل بولغان بولسىمۇ تېخىچە بۇ جىنايەتنى سادىر قىلغانلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنىڭ سۈرۈشتە قىلىنمىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۆتكەن يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كەچتە ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرلار توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان جىشياڭيۈەن ئاھالىلەر ئولتۇراق رايونىدىكى بىر بىناغا ئوت كېتىپ ئاز دېگەندە قىرىق كىشى ئۆلۈپ كېتىشتەك پاجىئە يۈز بەرگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە بۇ ئوت ئاپىتىدە ئوت ئون بەشىنچى قەۋەتتىن باشلىنىپ ئون توققۇزىنچى يىگىرمىنچى قەۋەتلەرگىچە تۇتاشقان ۋە ئوت ئۈچ سائەتتىن ئارتۇقراق ۋاقىتتا ئاران ئۆچۈرۈلگەن خىتاي دائىرىلىرى ئەينى ۋاقىتتا بۇ پاجىئەدە قازا قىلغانلارنىڭ سانىنى ئون كىشى دەپ ئېلان قىلغان ئىدى ھالبۇكى رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۈرۈمچى جەنۇبىي شىنخۇا يولى ساقچى پونكىتىدىكى بىر ساقچى قازا قىلغانلارنىڭ سانى قىرىق نەپەردىن ئارتۇق دوختۇرخانىغا ئېلىپ بېرىلغان ئېغىر دەرىجىدە يارىلانغانلارنىڭ ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكىنى ئاڭلىدىم قازا قىلغانلارنى ساناشقا ۋاقتىمىز يەتمىدى دېگەن ئىدى نورۋېگىيىدە تۇرۇشلۇق سىياسىي پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى مەخسۇس ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئارخىپلاشتۇرۇش خىزمىتىنى قىلىۋاتقان بولۇپ ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىدە قازا قىلغانلارنىڭ سانى ھەققىدە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى ئوت ئاپىتى بولغانغا بىر يىل بولدى بۇ بىر يىل جەريانىدا بىز پەقەت يەتتە كىشىنىڭكى ئىسمىنى بىلەلىگەن بولدۇق قىرىق تۆت كىشىنىڭكى ئوتتا كۆيۈپ كەتكەنلىك مەلۇماتى باتتى بۇنىڭ پەقەت يەتتە كىشىنى بىلەلىگەن بولدۇق قاغىنى بىلەمىدۇق بۇ ئوت ئاپىتىدە ئون توققۇزىنچى قەۋەتتىكى ئۆيىدە تۆت بالىسى بىلەن بىللە ئۆلۈپ كەتكەن مەرھۇم قەمەرنىسا خان ئابدۇراخماننىڭ شاراپەت ۋە مۇھەممەت ئىسىملىك ئىككى بالىسى تۈركىيەدە ئوقۇۋاتقان بولۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئائىلىسى بىلەن ئالاقىسى ئۈزۈلگەن ئۇلار قىرىق سەككىز ياشلىق ئانىسى قەمەرنىسا خاننىڭ ۋە ئون ئۈچ ياشلىق سىڭلىسى شەھىدە ئون بىر ياشلىق ئىنىسى ئىمران توققۇز ياشلىق ئىنىسى ئابدۇراخمان ۋە بەش ياشلىق كىچىك سىڭلىسى نەھدىيەنىڭ ئاشۇ ئوتتا ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن كۆرگەن كېيىنچە ئۇلارنىڭ دادىسى ۋە چوڭ ئاكىسىنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەنىدى كۆزەتكۈچىلەر ئەينى ۋاقىتتا مەرھۇم قەمەرنىسا خان ئائىلىسىنىڭ پاجىئەسى ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى تراگېدىيەسىنى تېخىمۇ ئېنىق گەۋدىلەندۈردى دەپ قارىغان مەزكۇر پاجىئەنىڭ بىر يىللىق خاتىرە كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بۇ ئوت ئاپىتىنىڭ يۈز بەرگىنىگە بىر يىل بولغان بولسىمۇ بۇ پاجىئەنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنىڭ تېخىچە سۈرۈشتە قىلىنمىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئەمدى بىز نېمىگە ئېرىشتۇق سۈرۈشتە قىلالىدۇقمۇ دېسەك بىز ئاجىز كەلدۇق ئوتتا كۆيۈپ كەتكەن ئائىلە ئانا ۋە ئۈچ بالىنىڭكى ھېچتېمىنى سۈرۈشتە قىلالمىدۇق پەقەت قايغۇ ھەسرەتتىن باشقا ھېچتېمە يوق ھەق يوق، سۈرۈشتە قىلىش يوق، ھېچتېمىنى كۆرمىدۇق. خەلقئارا دۇنياسى غەزەپلەندى، ئاۋاز چىقاردى تەڭ بىز بىلەن، ئەمما شۇنىڭ بىلەن تۈگىدى. خەلقىمىز يەنە زۇلۇم ئاستىدا. شۇ ئوت ئاپىتىگە سەۋەبچى بولغان بىر خىتاينىڭ بىر سوتقا تارتىلغانلىقى ياكى بىر جازالانغانلىقىنى ھېچبىر خەۋەردىمۇ كۆرمىدۇق، ھېچنەدە يوق.
مەلۇم بولۇشىچە ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش قامال سىياسىتىگە قارشى نامايىشلارنىڭ پىلتىسىگە ئوت ياققان نامايىشلار تېزدىن كېڭىيىپ ئاق قەغەز ھەرىكىتىگە ئايلانغان بېيجىڭ شاڭخەي قاتارلىق شەھەرلەردە قامال چەكلىمىسىگە شۇنداقلا ھۆكۈمەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلىرىگە قارشى كەڭ كۆلەملىك نامايىشلار يۈز بەرگەن شۇنىڭ بىلەن خىتايدا ئۈرۈمچى نامى سەزگۈر ئاتالغۇغا ئايلىنىپ قالغان ھەتتا شاڭخەي شەھىرىدىكى نامايىش ئۈرۈمچى ئوتتۇرا يولى ناملىق كوچىدا بولغانلىقى ئۈچۈن يىگىرمە يەتتىنچى نويابىر كۈنى خىتاي دائىرىلىرى بۇ ئۈرۈمچى ئوتتۇرا يولى ناملىق كوچا تاختىسىنى ئېلىۋەتكەن ئىلشات ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاي پۇقرالىرىنىڭ بۇ ۋەقەدىن پايدىلىنىپ خىتاينىڭ قاتتىق كونتروللۇقىدىن قۇتۇلغان بولسىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ تېخىمۇ قاتتىق باستۇرۇشقا ئۇچرىغانلىقىنى ئەسكەرتتى بۇنىڭدا ئۆلگەن ئەڭ كۆپ ئاساسەن ئۇيغۇر. ئائىلە ئائىلە بويىچە. ھازىرغىچە كاللامدا ئا بىر ئانىنىڭ بالامنى قۇتۇلدۇرالمىدىم، بالامنى قۇتۇلدۇرالمىدىم دەپ يىغلىغان ئاۋازى، نالىسى. بۇنىڭدىن خىتايلار ناھايتتى ئۈنۈملۈك پايدىلاندى. بىرىنچى كوۋىد مۇناسىۋىتى بىلەن قامال قىلىشنى ئەمەلدىن قالدۇردى. خىتايلار ئەركىنلىككە چىقتى. شۇنىڭ بىلەن بىر تۈركۈم خىتاي ياشلىرى ئاق قەغەز ھەرىكىتى، ئۇنىڭ داھىيسى، يېتەكچىسى دېگەن نام بىلەن بەزىلىرى گېرمانىيەگە كەلدى، بىر نەچچىسى ئاۋسترىيە، يېڭى زېلاندىيە، ھەتتا ئامېرىكىلارغا كەلدى. شۇ ئاق قەغەز ھەرىكىتىنىڭكى بىر خەۋىرىنى خىتاينىڭ ۋېچەتتىغۇ دەيمەن تاقاتقان ئۇيغۇر قىزى قايتىپ بارغاندىن كېيىن شۇنى تاقاتقانلىقى ئۇچۇر قىلىپ يەنە بىر دوستىغا ئەۋەتكەنلىكىدىن بەش يىل كېسىلدى. ئۇ قىز ھازىر تۈرمىدە. بۇ سېلىشتۇرما بەك چوڭ. ئۇيغۇرلار داۋاملىق تېخىمۇ كەسكىن باستۇرۇشقا ئۇچرىدى، خىتايلار بولسا ئەركىنلىككە ئېرىشتى، ھەتتا چەت ئەللەرگە قېچىپ چىقىپ پاناھلىق ئالدى. ئەڭ ئېچىنىشلىق، ئادەمنى غەزەپلەندۈرىدىغىنى، مېنىڭ بىلىدىغىنىم ئىككىلىسى، بىرسى گېرمانىيەگە قېچىپ چىققان، بىرسى يېڭى زېلاندىيەگە بارغان، مۇشۇ ئاق قەغەز ھەرىكىتىنىڭكى ئۆزىنى يېتەكچىسى، باشلىغۇچىسى دېگەن بۇ ئىككى خىتاي ياش زىيالىيسى. چىقىپ بولۇپ ئۇيغۇرلارغا ھاقارەت قىلدى، ئۇيغۇرلارغا تورلاردا ھۇجۇم قىلدى. بۇ پاجىئەلىك يېرى.
رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا سىچۈەن ئۆلكىسى چېڭدۇ شەھىرىدە ئوقۇۋاتقان ئوتتۇز نەچچە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىنىڭ ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتى پاجىئەسى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى دوۋيىندا ئورتاقلاشقانلىقى ۋە تارقاتقانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئاشكارىلانغانىدى ئەنگلىيەدىكى مۇھاپىزەتچى گېزىتىمۇ بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا خېنەن شاڭچيۇ تېخنولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىسى كامىلە ۋاھىتنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئېلىپ بېرىلغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىگە چېتىلىپ تۇتۇلغانلىقى دائىرىلەرنىڭ مەزكۇر ھەرىكەتكە قاتناشقان تۆت نەپەر خىتاي ئوقۇغۇچىنى تۇتقان بولسىمۇ ئۇلارنى تۆت ئايدىن كېيىن قويۇپ بەرگەنلىكى ھالبۇكى بۇ ھەرىكەتنى ئۈندىدارغا چىقارغان كامىلە ۋاھىتنى بولسا تۈرمىگە تاشلىغانلىقىنى خەۋەر قىلغانىدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئاتۇشقا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا كامىلە ۋاھىتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا تۇتۇلۇپ ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى ۋە قەشقەردىكى مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقانلىقى دەلىللەنگەن ئىدى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئۈرۈمچىدىكى ئوت ئاپىتىدە ھاياتىدىن ئايرىلغانلار پۈتۈن خىتاينى قامالدىن قۇتقۇزغاندەك لاگېرغا سولانغان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارمۇ پۈتۈن خىتاينى ۋە دۇنيانى زالىم بىر ھۆكۈمەتتىن قۇتقۇزىدىغانلىقىغا بولغان ئۈمىدىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى كوۋىد سەۋەبلىك خىتايلار پۈتۈن قامىلىپ كەتكەن ئاخىرىدا ئۈرۈمچىدە بولغان ئوت پۈتۈن خىتايدىكى تەقىپلەرنى خىتايدىكى كوۋىد قاماللارنى بىكار قىلىۋەتتى ئۈرۈمچىدە قىرىق تۆت كۆيگەن ئۇيغۇر خىتاينىڭ قاماللىرىنى بىكار قىلدى خىتاي كوۋىد كونتروللۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇردى. ئەمدى قاماقلاردا يېتىۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇر، ئۇيغۇر ئۆزىنىلا ئەمەس، بەلكى خىتاينى، دۇنيانى قۇتقۇزىدۇ. بۇ زالىم ھۆكۈمەت، بۇ زالىم پارتىيە، بۇ زالىم تۈزۈمدىن قۇتقۇزىدۇ. دۇنيانى قۇتقۇزىدۇ، زالىملىقنى يۆلەۋاتقان، زالىملىقنى كېڭەيتىۋاتقان، سۈنئىي ئەقىل، نازارەت تېخنىكىسى ئارقىلىق دۇنيانىڭ ئەركىنلىكىنى چەكلەۋاتقان، ھۆرلۈكتىن مەھرۇم قويۇۋاتقان ئىنسانلارنى، بۇ بىر قۇرۇلمىنى، بۇ تۈزۈمنى، بۇ سىستېمىنى ۋەيران قىلىدۇ. بىزگە نەزەر سېلىۋاتقان دۇنياغا ئۈمىد بەخش ئەتكۈچىلەر ئەمەلىيەتتە. ئاخىرىدا ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەققانىيەت تەرەپتە ئىكەنلىكىنى، شۇڭا ھامىنى بىر كۈنى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ جىنايەتچىلىرىنىڭ سوتقا تارتىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
بىزنىڭ قورالىمىز ھەققانىيەت. سوتىمىز يوق، ساقچىمىز يوق ئۇلارنى جىنايەتچىلەرنى تۇتۇپ ئاپىرىپ ھازىرچە سوتلايدىغان ئەمما ئۇ دېمەكلىك كەلگۈسىدە بولمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز قالدۇرغان ئاتا سۆزىمىز بار ئۆلمىگەن جاندا ئۈمىد بار ھاياتكەنمىز شۇ ئۈمىد بىلەن ھەققانىيەتنى قوغلاپ شۇنىڭ يولىدا ماڭساق ھامان بىر كۈنى بىز بۇ جىنايەتچىلەرنىڭ ھەممىسىنى سوتقا تارتىمىز.
بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. يېقىندا كانادا ھۆكۈمىتى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خامچوتنى تەستىقلىغان ئىدى كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ بۇ خەۋەرگە دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئۇيغار بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى تەرەققىيات ۋە بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. چەت ئەلدە تۇرۇپمۇ خىتاينىڭ بېسىمى ئاستىدا ياشاۋاتقان، ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق دۆلەتنىڭ قوغدىشىغا ئېرىشەلمىگەن، خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان ۋە چارىسىز قالغان ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنى كاناداغا ئېلىپ كېلىشكە تۈرتكە بولىدىغان قانۇن لايىھەسى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا كانادا پارلامېنتىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ تولۇق ئاۋاز بىلەن قوبۇل قىلىنغان ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا ھۆكۈمىتى بۇ قانۇننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە كانادا پارلامېنتىغا بىلدۈرۈپ مۇناسىۋەتلىك خامچوتنى تەستىقلىغان ئىدى ئەركىن دېموكراتىك دۆلەت كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى تەرەققىيات ۋە بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار ھەققىدە توغرا ۋە تەپسىلىي ئۇچۇرلارغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە بىز بۇ ئېھتىياجنى كۆزدە تۇتۇپ كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ھەممەيلەنگە مەلۇم بولغىنىدەك مەمەت توختى ئەپەندى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇننىڭ قوبۇل قىلىنىشىدا زور رول ئوينىغان بولۇپ ئەمدى بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن كانادا ھۆكۈمىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ خىزمەت قىلىپ كەلمەكتە مەمەت توختى ئەپەندى بىزگە پانالىق تىلەش شەرتلىرى ۋە جەريانى مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللارنى تەييارلاش ئىلتىماسنى قىلىش شەكلى كانادا ھۆكۈمىتى بىلەن ئالاقە قىلىش ئۇسۇللىرى ۋە كاناداغا كەلگەندىن كېيىنكى يېڭى ھايات ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەردى ئاخىرىدا مەمەت توختى ئەپەندى كانادادىن پاناھلىق تىلەپ كۆچمەن بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى باشقا قىلىش تېگىشلىك ئىشلار ھەققىدە مۇھىم ئۇچۇر بەردى سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە بىرىنچى تۈركۈمدىكى ئۇيغۇرلار كاناداغا قاچان كېلىدۇ كېلىش جەريانى قانداق بولىدۇ دەسلەپ قەدەمدە كېلىدىغان ئۇيغۇرلار شۇنداق بولغاندا ئالدىمىزدىكى ژىلنىڭ شۇ بەشىنچى ئايدىن باشلاپ تۆت بەشىنچى ئايدىن باشلاپ كېلىشكە باشلىشى كېرەك. بىزنىڭ پىلانىمىز شۇ. ھۆكۈمەتنىڭ سۇنغان پىلانى ۋە پارلامېنتنىڭ ئالغان قارارى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆت يىگىرمە بەش يىگىرمە ئالتە ئۈچ يىللىق پىلان بۇ. شۇنداق بولغاچقا ئۈچ يىل ئىچىدە تاماملىنىدۇ بۇ ئىش. شارائىتى شۇنىڭغا ئۇيغۇن. مەسىلەن بىر، قايسى دەۋلەت بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چىقىشىغا رۇخسەت بېرسە ئىككى. بەزى دەۋلەتلەردىكى ئۇيغۇرلارغا بۇ يېشىل كارتىنى ئىشلىگەن بىلەن خىتاينىڭ بېسىمى بىلەن بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چىقىشىغا رۇخسەت قىلمىغان دەۋلەتلەر بار. شۇڭلاشقا ئۇ دەۋلەتلەرنى قايسى دەۋلەتتىن كېلىدۇ قايسى دەۋلەتتىن كەلمەيدۇ بۇنى كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بۇ ئۇيغۇرلار ياشىغان دەۋلەتلەر بىلەن ئالاقە قىلىپ شۇ دەۋلەتلەرنىڭ قايسى بىرسى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چىقىشىغا رۇخسەت بېرسە شۇ دەۋلەتتىن چىقىدۇ. قانۇنغا بويسۇنسا چىقىش بېرىدۇ، قانۇننى قايرىپ قويسا خىتاينىڭ مەنپەئەتىنى ئاساس قىلسا چىقىش بەرمەيدۇ. سەبرە قىلىپ ساقلىسۇن، ھەممە ئىشلار تاماملاندى، ئىجرا قىلىش باسقۇچىغا كىردى، شۇ بۇنى ئالدىرىماي بىر بىرلەپ ئىشلەيمىز، شۇ ئىنسانلىرىمىز سەبرە قىلىپ ساقلىسۇن. كانادادىن پانالىق تىلەپ كېلىدىغان ئۇيغۇرلار مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار بىلەن قانداق خەۋەرلىشىدۇ؟
بىز ئۇلارنى يەتتىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنىدىن بۇيان تىزىملاپ، ئونىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنىگىچە تۆت، بەش مىڭغا يېقىن ئىنسانلارنى تىزىملاپ بولدۇق. شۇلارنىڭ ئارخىۋىنى رەتلەپ بىرىنچى تۈركۈمگە يېشىل كارتا بېجىرگەندە بۇ ئىنسانلار ئەگەر ئۆزلىرىنىڭ ئۇچۇر ئالاقە مەلۇماتلىرىنى توغرا تەمىنلىگەن بولسا، ئېمېيل ئادرېسى، تېلېفون نومۇرى دېگەندەك ياكى ئادرېسى دېگەندەك، شۇ ئادرېس بويىچە كانادا ھۆكۈمىتى بىر بىرلەپ خەۋەر قىلىدۇ. ئەگەر يالغانلاپتىن ئادرېس مەلۇم قىلىپ قويغان بولسا، يالغانلاپتىن ئېمېيل ئادرېسى مەلۇم قىلىپ. قويغان بولسا. تېلېفون نومۇرى ئۆزگەرگەن بولسا ياكى مۇنداقلا قولنىڭ ئۇچى بىلەن بى خالىغان نومۇرنى بېرىپ قوياي دېگەن بولسا ئۇلارغا بىر بىرلەپ ئادەم ئەۋەتمەيدۇ.
ئىنسانلىرىمىز بۇ ئىشنى جىددى تەمىنلىگەن ئۇچۇر بويىچە مۇناسىۋەتلىك ئورگانلاردىن خەۋەر تاپشۇرۇۋالىدۇ. قانداق ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ پروگراممىغا شەرتى توشىدۇ؟ كېلەر يىلى كېلىدىغان بار ئۆزگىچە ھازىرچە ئۇچۇرلىرىنى يوللىغان ئىنسانلار بار ئاشۇلارنىكىنى يوللاپ تۇرىمىز ئىككىنجى ئايدىن باشلاپ يەنە بىر قېتىملىقىنى مۇشۇ ئالدىمىز ئىككىنجى ئايدىن باشلاپ يەنە قېرىنداشلارنىڭ ئۇچۇرىنى قوبۇل قىلىشقا باشلايمىز بۇ مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ ھەممە ئادەم بىر كۈندە كەلمەيدۇ بۇ بەزى ئىنسانلارنىڭ بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشى ئۈچ ئايدا تۈگەيدۇ بەزىلەرنىڭ بىر يىلدىمۇ تۈگىمەيدۇ ياشاۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بەلگىلىك بىر پرىنسىپى پرىنسىپلىرى بار، بىخەتەرلىك جەھەتتىن قويىدىغان ئۆلچەملىرى بار، شۇڭلاشقا كىم ئۇنىڭ شەرتلىرى ئورۇنلانسا شۇلا كېلىدۇ. كانادا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئەكېلىپلا كاناداغا تۆكۈۋېتەي دېگىنى يوق، خىتايغىنىڭ بېسىم ئاستىدا ياشاۋاتقان، ھېچ بىر دۆلەتنىڭ قوغدىنىشىغا ئېرىشەلمىگەن ۋە خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان، چارىسىز قالغان، دۆلەت تەۋەلىكى بولمىغان مۇنداق ئۇيغۇرلار دېگەن گەپ. شۇڭلاشقا ئۇيغۇرلارنى يۆتكەش توغرا كەپ قالسا قازاق. پاكىستان، تۈركىيە بولۇپ ئۈچ يۈز مىڭ ئۇيغۇر بار. بۇ سان ئون مىڭ. ئاشۇ ناھايىتى چارىسىز قالغان ئۇيغۇرلارغا، شۇلارغا لايىھەلەنگەن پروگرامما بۇ. شۇڭلاشقا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ھەممىسىنىڭ بۇنىڭغا شەرتى توشۇشى ناتايىن. بىزگە ئۇچۇرنى يوللىغانلارنىڭمۇ ھەممىسى بۇ پروگراممىغا چۈشۈشى ناتايىن. بۇنى كانادا ھۆكۈمىتى تەكشۈرۈپ، شۇ ئۇچۇرلار بويىچە باھالاپ، كىم مۇۋاپىق، كىم مۇۋاپىق ئەمەس، بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشىدىن كىم ئۆتتى، كىم ئۆتمىدى،

كەلگەندىن كېيىن باشقا مىللەتلەر قانداق بولغان بولسا ئۇيغۇرلارغىمۇ شۇنداق بولىدۇ. كانادا ھۆكۈمىتى بۇلارنىڭ بىر يىللىق تەمىناتىنى ئاشۇ ئېھتىياجى بولغانلارغا تەمىنلەيدۇ. تۇرىدىغان يەرلىرىنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ. شۇ تۇرغان يەردە بۇلارنىڭ مەكتىپى ھەممە نەرسىنى ھۆكۈمەت ئورۇنلاشتۇرىدۇ. بىر يىلدىن كېيىن بۇ ئىنسانلار ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى ئۆزلىرى قامدايدۇ. ئۇ نەرسىلەر مايا كەلگەندە بۇ كانادا كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىشتا مۇكەممەل سىستېمىسى بار دۆلەت، ئۇيغۇرلار كەلگەندە باشقىچە بىر ماڭمايدۇ بۇ ئىش، باشقا مىللەتلەردىن ھەر يىلى مۇشۇ پاناھلانغۇچىلار كاتېگورىيەسىدە ھۆكۈمەتنىڭ ئېلان قىلغان نەرسىسىدە ئىككى سانلىق مەلۇماتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆت يىگىرمە بەش يىگىرمە ئالتىنچى يىللىرى ئۈچ يىل ئىچىدە ھەر يىلى يەتمىش بەش مىڭ پاناھلانغۇچى قوبۇل قىلىمىز دېگەن سان بار، بۇ ئۇيغۇرلار شۇ يەتمىش بەش مىڭ ساننىڭ ئىچىدە. شۇڭلاشقا كانادادا مۇكەممەل بىر سىستېما بار. ئاشۇ يەتمىش بەش مىڭ ئادەمنى كانادا قانداق ئەكەلگەن بولسا ئۇيغۇرلارنىمۇ شۇنداق ئەكىلىدۇ. قانداق ئۆلچەم تەلەپ قىلغان بولسا ئۇيغۇرلاردىنمۇ شۇ تەلەپ قىلىنىدۇ. يەتمىش بەش مىڭ ئادەم كاناداغا كەلگەندە كانادا ھۆكۈمەت قانداق ئورۇنلاشتۇرغان بولسا ئۇيغۇرلارمۇ شۇنداق ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. شۇڭلاشقا بۇ ھۆكۈمەت كاپالىتىدىكى پروگرام. يەنى ھۆكۈمەت سپونسورلۇقىدىكى پروگرام. يەنى شەخسىي سپونسورلۇق يا ۋىزا بىلەن كېلىدىغان پروگرام ئەمەس. بۇ پروگرامما يېشىل كارتا بىلەن، يەنى مەڭگۈلۈك ئولتۇراقلىشىش كارتىسى بىلەن كېلىدىغان پروگرام. بىۋاسىتە يېشىل كارتا كېلىدۇ. شۇڭلاشقا بۇ پەۋقۇلئاددە ئۇيغۇرلارغا مۇشۇ بەش يىلدىن بېرى جاپا تارتىپ، مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئايروپىلان بېلىتى ئالغىلى پۇلى يوق، كەلگىلى پۇلى يوق، ئۇسى يوق، بۇسى يوق دەپ يۈرۈپ، پۈتۈن چىقىملارنى ھۆكۈمەتكە كۆتەرتكۈزۈپ، مۇشۇنداق ئەكېلىدىغان پروگرام. سىزنىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى دەپ قويىدىغان باشقا گېپىڭىز بارمۇ؟ مېنىڭ گېپىم شۇ، نەچچە ۋاقىتتىن بېرى مەن تورلاردىمۇ ئاندا-مۇندا دەپ قويدۇم، بۇ ئۇيغۇرلار بىز بۇنى جاپا تارتىش دېگەندەك بەزى ئىنسانلىرىمىز جىددىي قارىمىدى بۇ ئىشقا. مۇشۇنداق يالغان ئۇچۇر بېرىپ قويغانلار بار. ئۇنىڭدىن كېيىن ئادرېسى، ئېمېيل ئادرېسلىرىنى، قاملاشمىغان ئېمېيل ئادرېسلىرىنى تەمىنلەپ بەرگەنلەر بار. بۇ ئېمېيل ئادرېسىغا بىزنىڭ مانا كانادادا ئىشلەۋاتقانلار ئېمېيل قىلىپ ئۇلار بىلەن ئۇچۇر ئالماشتۇرالماي شۇنداق ئېزىلىپ كەتتى. ئۇلارنىڭ تەمىنلەپ بەرگەن ئېمېيل ئادرېسلىرى ھېلىقى غايىۋانە ئېمېيل ئادرېسلىرى، تەكلىماكان بىر نېمىسى، بىر نېمە يىل ئاتلىنى دېگەندەك ھېچقايسى ئىنسان ئۆزىنىڭ ئاتا-ئانىسى قويغان ئىسىم بىلەن ئاچقان بىر ئېمېيل يوق. خۇددى بىر ھېلىقى ئۆزلىرىنى بىر يەردىن يوشۇرۇش ئېھتىياجى ھېس قىلغاندەك. بۇ نەرسىلەر توغرا ئىشلار ئەمەس. بۇ ئوچۇق جەمئىيەت. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېمېيل ئادرېسى بۇ شىمالىي ئامېرىكىدا بەك مۇھىم، ھۆكۈمەت بىلەن بولغان ئالاقىدە مۇھىم. ئەتىگەن.

قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى
ئىگىلىنىشىچە يىگىرمە بىرىنچى نويابىر كۈنى گېرمانىيەنىڭ ئەينەك ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر خەۋەردە بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى مەسچىت چېقىش ھەرىكىتىنى ئىچكىرى خىتايدىمۇ ئېلىپ بارغان بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان نىڭشيا خۇيزۇ ئاپتونوم رايونىدىكى ئون ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق ئارتۇق مەسچىتنى چېقىپ تاشلىغان. قالغان مەسچىتلەرنىڭ گۈمبەز ۋە مۇنارلىرىنى چېقىۋېتىپ، ئورنىغا خىتايچە راۋاقلارنى تىكلىگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر.
NGO wirft China vor, im Norden des Landes Moscheen zu zerstören. Moscheen werden in China wohl seit zweitausendachtzehn systematisch abgerissen. گېرمانىيەدە نەشردىن چىقىدىغان ئەينەك ژۇرنىلىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى نويابىر ئېلان قىلغان ھۆكۈمەتسىز تەشكىلاتلار خىتاينى دۆلەتنىڭ شىمالىدىكى مەسچىتلەرنى چېقىپ تاشلاش بىلەن ئەيىبلىدى ناملىق خەۋەرگە ئاساسلانغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن بۇيان نىڭشيا خۇيزۇ ئاپتونوم رايونىدىكى ئون ئۈچ مىڭدىن ئارتۇق مەسچىتنى چېقىپ تاشلىغان. چېقىلغان مەسچىتلەر بۇ رايوندىكى مەسچىتلەرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى تەشكىل قىلىدىكەن. قالغان مەسچىتلەرنىڭ گۈمبەزلىرى ئېلىۋېتىلگەن، مۇنارلىرى چېقىۋېتىلگەن ۋە ئىبادەتخانىلىرى بۇزۇۋېتىلگەن. بەزى مەسچىتلەرنىڭ گۈمبەزلىرى ئورنىغا خىتايچە ئۇسلۇبتىكى راۋاقلار ئورنىتىلغان.
كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتى ۋە بې بې سىنىڭ ئۇچۇرلىرىنى مەنبە قىلغان بۇ خەۋەردە دىنسىز خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ خىلدىكى ئىسلامغا قارشى ھەرىكەتلىرىنىڭ دەسلەپتە ئۇيغۇرلار رايونىدىن باشلانغانلىقى، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ جازا لاگېرلىرىغا قامىلىپ، تۈرلۈك شەكىلدىكى قىيىن-قىستاققا ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە دۇچار بولغانلىقىمۇ تىلغا ئېلىنغان.
Allerdings wird Peking seit Jahren vorgeworfen, in der nordwestlichen Provinz Xinjiang die Uiguren und andere muslimische Minderheiten systematisch zu unterdrücken. خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى دىننى خىتايچىلاشتۇرۇش دەيدىغان بىر ھۆججەتنى چىقارغان. بۇ ھۆججەتنىڭ روھىغا بىنائەن، ھەر قايسى ئۆلكىلەردىن مەسچىتلەرنى كونترول قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ چېقىش، ئاز قۇرۇش، بۇ خىلدىكى قۇرۇلمىلارنىڭ سانىنى زور دەرىجىدە ئازايتىشقا تىرىشىش تەلەپ قىلىنغان ھەمدە مەسچىتلەرنىڭ لايىھىلىنىشى، قۇرۇلۇشى ۋە مەبلەغ سېلىش ئىشلىرىنى چوقۇم قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئېلىش بۇيرۇلغان. Das Dokument behandle auch die Kontrolle und Konsolidierung von Moscheen. كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يولغا قويغان دىننى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئاللىقاچان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شەكلىدە ئىجرا قىلىنغانلىقىنى، قۇرئانلارنىڭ كۆيدۈرۈلۈپ، ئون بەش مىڭدىن ئارتۇق مەسچىتنىڭ چېقىپ تاشلانغانلىقىنى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان نۇرغۇنلىغان ئاسارە-ئەتىقىلەرنىڭ ۋەيران قىلىۋېتىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. ھالبۇكى، خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇر ئېلىدە مىليوندىن ئارتۇق ئىنساننى جازا لاگېرلىرىغا قاماپ، ئىسلامغا قارشى بۇ كۈرەشنى قانات يايدۇرۇۋاتقان چاغلىرىدا ئۆزلىرىنى مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ دوستى، ئىنسانلارنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلغۇچى دۆلەت قىلىپ كۆرسىتىشنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن. بۇ قاراشنى ئىلگىرى سۈرگەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى خىتاينىڭ بارلىق دىنلارغا قارشى ھەرىكەت قوزغاۋاتقانلىقىنى، بۇنى پۈتۈن دۇنياغا تېخىمۇ كەڭ تونۇتۇش لازىملىقىنى تەكىتلىدى.
خىتاينىڭ يالغۇز ئىسلامغىلا ئەمەس، بارلىق دىنلارغا قارشى ئۇرۇش قوزغاۋاتقانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز. خىتاي ئۆز دۆلىتىدىكى پۇقرالارنى ۋە مۇستەملىكە ئاستىدىكى مىللەتلەرنى ئۆز دىنىغا ئەمەس، بەلكى كومپارتىيەگە ئېتىقاد قىلىدىغان بىر ھالغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ. يەنى كومپارتىيەنى، كومپارتىيەنىڭ باشلىقىنى خۇدا دەپ بىلىدىغان، كومپارتىيەنىڭكى پرىنسىپلىرىنى دىن دەپ بىلىدىغان مۇشۇنداق بىر پىلاننى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ. بىزنىڭكى بۇ خىتاينىڭكى ئىسلام دىنىغا ئاچقان ئۇرۇشىنى ئىسلام ئەللىرىگە، ئىسلام دۆلەتلىرىگە تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ چۈشەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. بىز ئۇيغۇرلار مۇسۇلمانلارغا ئەمەلىي ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. گېرمانىيەدىكى دىنىي زاتلاردىن تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، خىتاينىڭ ئىچكى جەھەتتە ئىسلامغا قارشى ھەرىكەت قوزغاپ، مۇسۇلمانلارنى باستۇرسا، تاشقى جەھەتتە مۇسۇلمان ئەللىرىنى ئالداشتەك ئىككى يۈزلىمە سىياسەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. گەرچە خىتاي ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستاندا ئون بەش مىڭدىن ئارتۇق مەسچىتنى چېقىپ تاشلىغان بولسىمۇ، نىڭشيادىن ئىبارەت خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ئون ئۈچ مىڭ مەسچىتىنى چېقىپ تاشلىغان بولسىمۇ، يەنى ئوتتۇز مىڭغا يېقىن مۇسۇلمانلارنىڭ مەسچىتىنى چېقىۋاتقان بولسىمۇ، ئەرەب ئىسلام دۆلەتلىرى بۇنىڭغا كۆز يۇمغان، يەنى بىلمەيدۇ ئەمەس، بىلمىگەنلىكتىن ئەمەس، يەنى ھاكىمىيەتلىرىنىڭ دىكتاتور ھاكىمىيەت بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي بىلەن بىسەپتە تۇرۇپ، خىتايدىن كېلىدىغان مەنپەئەت ۋە خىتاينىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش، ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن. بۇنىڭغا كۆز يۇمدى.
ھۆكۈمەتسىز تەشكىلاتلار خىتاينى دۆلەتنىڭ شىمالىدىكى مەسچىتلەرنى چېقىپ تاشلاش بىلەن ئەيىبلىدى ناملىق خەۋەردە يەنە بىر مىليارد تۆت يۈز مىليونلۇق نوپۇسقا ئىگە خىتاي دۆلىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنىدا دىنغا يول قويىدىغان بەلگىلىمىلەر بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ سىياسەتنىڭ ئەكسىچە ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقىمۇ مىساللىرى بىلەن بايان قىلىنغان.
China ist offiziell atheistisch. In dem eins Komma vier Milliarden Einwohner Land leben allerdings zwanzig Millionen Muslime.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىدىمۇ ئەۋج ئېلىشقا باشلىغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
نۆۋەتتە شىۋېتسىيە لوند ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا تۈركولوگ گۇننار ياررىڭ نامىدا ئاتالغان ياررىڭ كوللېكسىيونى يەنى يىغمىلىرىدا شەرقىي تۈركىستان قوليازمىلىرىنى ئاساس قىلغان بەش يۈز ئاتمىش پارچە ئەسەر قاتارىدا ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىگە ئائىت قىممەتلىك قوليازمىلارنىڭ ساقلىنىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە تۆۋەندە ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ مەزكۇر قوليازما ئەسەرلەر ۋە ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى ھەققىدە يازغان ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولغاي ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى بېسىملىق سىياسىتى تەسىرىدىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ-ئادىتىگە ئائىت ئەسەرلەرنى نەشر قىلىش ۋە ئوقۇش ئاساسەن مۇمكىن بولمايدىغان بىر ۋەزىيەت شەكىللەندى. ھالبۇكى بۇ خىل ۋەزىيەتتە چەت ئەللەردە ساقلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئائىت بىر قىسىم يازما يادىكارلىقلار ئارىسىدا ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىگە ئائىت ئىنتايىن قىممەتلىك قوليازمىلارنىڭ بارلىقى كىشىنى خۇشال قىلىدۇ. يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى يىللاردا قەشقەردە يېزىلغانلىقى مەلۇم بولغان بۇ قوليازمىلار ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى قوغداش ۋە داۋاملاشتۇرۇشتا بىر ئۈمىد يۇلتۇزىغا ئايلانغۇسى. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان قوليازمىلار نۆۋەتتە شىۋېتسىيە لوند ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا تۈركولوگ گۇننار ياررىڭ نامىدا ئاتالغان ياررىڭ كوللېكسىيونى يەنى يىغمىلىرىدا شەرقىي تۈركىستان قوليازمىلىرىنى ئاساس قىلغان بەش يۈز ئاتمىش پارچە ئەسەر قاتارىدا ساقلانماقتا. بۇ ئەسەرلەر ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئۈچىنچى چوڭ قوليازما ئەسەرلەر مەجمۇئەسى بولۇپ، ئاساسلىقى كىلاسسىك ئەدەبىيات، ئىسلام دىنىغا ئائىت قوليازمىلار، قانۇن ۋە تارىخىي ۋەسىقىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە مۇھىم بولغانلىرى تەزكىرە ۋە رىسالە ژانىرلىرىدىكى ئەسەرلەردۇر. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە تېبابەتچىلىككە ئائىت رېتسېپلار، تىجارەت دەستۇرلىرى، تەسەۋۋۇپ كىتابلىرى، ۋە مىسسىيونېرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى پائالىيەتلىرىگە ئائىت ماتېرىياللارمۇ بار. قوليازمىلارنىڭ كۆپ قىسمى گۇننار ياررىڭ ئەپەندى تەرىپىدىن ئۆز ئانا مەكتىپى لوند ئۇنىۋېرسىتېتىگە ئىئانە قىلىنغان بولۇپ، كېيىن شىۋېد مىسسىيونېرلىرىنىڭ قەشقەر، يەركەنت قاتارلىق جايلاردىن توپلىغان ئەسەرلىرى بىلەن تېخىمۇ تولۇقلانغان. ياررىڭ ئەپەندى بۇ قوليازمىلارنى ئەينى ۋاقىتتا شەرقىي تۈركىستانلىق كىتابپۇرۇشلاردىن سېتىۋېلىش يولى بىلەن توپلىغان. كېيىنچە شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىدىغان ۋاقىتتا قەشقەردىن يىپەك يولىنى بويلاپ كارۋان ئاتلىرىغا ئىككى قەلەي تۇڭغا قاچىلانغان قوليازمىلارنى ئارتىپ، پامىر تاغلىرىنى كېسىپ ئۆتۈپ، ئاخىرى ژۇرتى شىۋېتسىيەگە يېتىپ بارغان. شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىن توپلانغان قوليازمىلار بۈگۈنكى كۈندە شەرقىي تۈركىستاننىڭ بىر ئەسىر بۇرۇنقى ۋەزىيىتى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرى ھەققىدە چۈشەنچىگە ئىگە بولۇشتا، شۇنداقلا چەت ئەللىكلەرنىڭ ئالتە شەھەر ۋەزىيىتىنى چۈشىنىشىدە بولسۇن، نۇرغۇن تۈگۈنلەرنى يەشكۈچى ۋە ھەقىقەتنىڭ بايانچىسى بولۇش قىممىتىگە ئىگىدۇر. ئانتروپولوگ ۋە ئۇيغۇرشۇناس ئىلدىكو بېللىرخان بۇ قوليازمىلار ئېغىز ئەدەبىياتى بىلەن يازما ئەدەبىياتنىڭ پاراللېل ئەكس ئەتتۈرۈلۈشىدىن ئىبارەت دەپ قارايدۇ. تۆۋەندە نۇقتىلىق ھالدا ياررىڭ ژىغمىلىرىغا ئائىت پرو ئىككى يۈز يەتتىنچى نومۇرلۇق ئارخىپتا ساقلىنىۋاتقان ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىگە ئائىت قوليازمىلار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتىمىز. بۇ قوليازمىلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا تونۇشلۇق تۈركولوگ گۇننار ياررىڭنىڭ ئۇستازى، تىلشۇناس گۇستاف راككېت تەرىپىدىن شىۋېتسىيەگە ئېلىپ كېلىنگەنلىكى مەلۇم. ئۇ بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنچى يىلغىچە قەشقەردە، بىر مىڭ توققۇز يۈز تۆتىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بىرىنچى يىلغىچە يەركەنتتە مىسسىيونېر ۋە دوختۇر بولۇپ تۇرغان. ئىككىنچى قېتىم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون ئۈچىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە شەرقىي تۈركىستاندا قايتا پائالىيەت ئېلىپ بارغان بولۇپ، قەشقەردە كېسەللەرنى داۋالاش بىلەن بىرگە مىسسىيونېرلارغا ئۇيغۇر تىلىدىن دەرس بەرگەن. پرو ئىككى يۈز يەتتىنچى نومۇرلۇق ئارخىپتا جەمئىي بىر يۈز ئاتمىش توققۇز ياپراقچە بولۇپ، قوليازمىلار گۇننار ياررىڭ كوللېكسىيونىدىكى باشقا رىسالە ۋە تەزكىرە، ئەدەبىي ئەسەر قاتارلىق قوليازمىلار بىلەن ئۇسلۇب، ۋە تىل جەھەتتىن روشەن پەرقلىنىدۇ. قوليازمىلار خوتەن قەغىزى ۋە يوللۇق پەرەڭ قەغەزلىرىگە رەتلىك كۆچۈرۈلگەن بولۇپ، ھەجمى بىر بەتتىن بەش بەتكىچە كېلىدىغان قىسقا تېكىستلەردىن تەركىپ تاپقان. ھازىرقى زامان تىلشۇناسلىق قائىدىسى بويىچە ئاتىغاندا، بۇ ئەسەرلەر چاغاتاي ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى نەمۇنىلىرىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. گۇستاف راككېت ۋە گۇننار يارىڭ ئەپەندىلەر ئەينى ۋاقىتتا جەنۇبىي شەرقىي تۈركىستان رايونىدا قوللىنىلغان چاغاتاي تۈركچىسى دەپ ئاتالغان تىلدىن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا كۆچۈش ئارىلىقىدا قوللىنىلغان ئۆتكۈنچى دەۋردىكى ئەدەبىي تىلنى شەرقىي تۈركىي تىلى دەپ ئاتاشنىڭ تەشەببۇسچىلىرىدۇر. تەتقىقاتچى ئەسەت سۇلايمان ئەپەندى بۇ دەۋردىكى ئۇيغۇر تىلى ھەققىدە تېخىمۇ ئېنىق چۈشەنچە بەرگەن. ئۇ ئۆزىنىڭ قەشقەر باسما بۇيۇملىرى ئاساسىدىكى تىل تەتقىقات ماقالىسىدە شەرقىي تۈركىي تىلىنىڭ ئۆتكۈنچى دەۋردە جەنۇبىي بوستانلىق خەلقىنىڭ، ئاساسلىقى قەشقەر ۋە يەركەنت تەۋەسىدە ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ جەنۇب شېۋىسىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن قوللىنىلغان تىل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. مەزكۇر ئەسەرلەرنىڭ يېزىلغان ۋاقتى ئېنىق بولۇشتەك ئالاھىدىلىكى بۇ ئەسەرلەرنىڭ قىممىتىنى يەنىمۇ ئاشۇرغان. لۇند ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسى مەسئۇل خادىمىنىڭ چۈشەندۈرۈشى بىزنى بۇ ئەسەرلەرنىڭ يېزىلغان ۋاقتى ھەققىدە تېخىمۇ توغرا مەلۇماتقا ئىگە قىلىدۇ. ئىزاھاتلارغا قارىغاندا بۇ توپلامدىكى ئەسەرلەر تىلشۇناس گۇستاف راككېتنىڭ ئالاھىدە تەشەببۇسى بىلەن يەرلىك كىشىلەرگە بۇيرۇتۇپ يېزىلغان ئىكەن. گۇستاف راككېتنىڭ شەرقىي تۈركىي گىرامماتىكىسى ۋە شەرقىي تۈركىي ئىنگلىزچە لۇغەت قاتارلىق ئەسەرلىرىدە بۇ قوليازمىلاردىن پايدىلانغانلىقى ۋە ئۈلگىلىك سۆز جۈملە قاتارىدا ئۆرنەك كۆرسەتكەنلىكى مەلۇم شۇڭا مۇناسىۋەتلىك خادىملار بۇ ئەسەرلەرنىڭ يىل دەۋرىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز بەشىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئونىنچى يىللىرى دەپ پەرەز قىلىدۇ قوليازما ئەسەرلەردە مۇئەللىپ ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن بولۇپ، ئىلگىرى گۇننار يارىڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە لۇند ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسى كاتالوگىدا ئېنىق چۈشەنچە يېزىپ قالدۇرغان. ئەسەرلەرنىڭ باش قىسمىنىڭ، يەنى ئالدىنقى بىر يۈز ئون يەتتە بەتنىڭ ئاپتورى ئەينى ۋاقىتتىكى ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىدا ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەن مۇھەممەد ئالى داموللا، كېيىنكى قىسمىنىڭ، يەنى قالغان ئەللىك ئىككى بەتنىڭ ئاپتورى بولسا پۈتكۈل قەشقەر رايونىدا يۈز ئابروي قازانغان موللا ئابدۇۋەلى ئاخۇن ئىدى. مەزكۇر قوليازما ئەسەرلەرنى ئوقۇغىنىمىزدا مۇئەللىپنىڭ يېزىقچىلىق ئىقتىدارىغا ئىگە، چوڭقۇر بىلىم قاتلىمى ۋە ئۇنىۋېرسال بىلىم ساپاسىغا ئىگە كىشىلەر ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش تەس ئەمەس. ئوقۇرمەنلەر، بولۇپمۇ ئىككى مۆتىۋەرنىڭ ئۇيغۇر فولكلورى، ئۆرپ-ئادىتى ھەققىدىكى مۇپەسسەل بىلىمى ۋە دىنىي ئىلمىگە قايىل بولماي تۇرالمايدۇ. شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر فولكلورىغا ئائىت قوليازمىلار پروۋ ئىككى يۈز يەتتىنچى دىن باشقا يەنە ياركەنتلىك موللا ئابدۇلقادىر تەرىپىدىن يېزىلغان پروۋ تۆت يۈز ئاتمىش تۆت، يۈز بەت ۋە دوكتور نۇرلۇق تەييارلىغان پروۋ ئىككى يۈز ئون ئىككىنچى، بىر يۈز قىرىق ئىككى بەت قاتارلىق قوليازمىلارمۇ بار. مەزكۇر قوليازما ئەسەرلەرنىڭ مەزمۇنىغا كەلسەك، ئەسەرلەر مەلۇم جەھەتتىن ئېيتقاندا شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى تارىم ئويمانلىقىدىكى خەلقلەرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىي تۇرمۇش ھاياتىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەرگەن دەپ قاراشقا بولىدۇ. مەزمۇن جەھەتتىن تۈرگە ئايرىغاندا ئاساسلىقى تەبىئەت ۋە جۇغراپىيەلىك مۇھىت ھەققىدىكى بايانلار، روھىي دۇنيا ھەققىدىكى بايانلار ۋە كىشىلىك ئالاقە، مۇراسىم، يوسۇن قاتارلىق ئۈچ چوڭ مەزمۇننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ توپلامدىكى ئەسەرلەرنىڭ تولۇق تىزىملىكى گۇننار ياررىڭ تەرىپىدىن ئىنگلىز تىلىدا تەييارلانغان بولۇپ، ئىككى يۈزگە يېقىن تېمىدىكى ئەسەرلەردىن تەركىپ تاپقان. بۇلاردىن ئۆرنەك سۈپىتىدە، پۈتۈكچىنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرى، كىتاب ئوقۇماقنىڭ بايانى، يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ بايانى، كىيىملەرنىڭ بايانى، نەغمىچىلەرنىڭ بايانى، بالىنىڭ تۇغۇلۇشىدىن تارتىپ بېقىشنىڭ بايانى، دارۋازنىڭ بايانى، جەڭ قىلىشنىڭ بايانى، سەرراپلىق ۋە بانكىنىڭ بايانى، بىساتنىڭ بايانى، پېرى ئويناشنىڭ بايانى ۋە كەپتەرۋازلارنىڭ بايانى قاتارلىق ئەسەرلەرنى كۆرسىتىش مۇمكىن. توپلامدىكى ھەر بىر ئەسەر ئۆز نۆۋىتىدە بىر دۇردانە بولۇپ، مەيلى تىل ئالاھىدىلىكى جەھەتتىن بولسۇن ياكى مەزمۇن جەھەتتىن بولسۇن، ئايرىم-ئايرىم ھالدا تەتقىق قىلىشقا ئەرزىيدۇ. ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىگە ئائىت مەزكۇر قوليازما ئەسەرلەر بۈگۈنكى كۈندە بىزگە يېتىپ كەلگەن يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا يەرلىك كىشىلەر تەرىپىدىن يېزىپ قالدۇرۇلغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى خەزىنىسىدىكى يېگانە ئەسەر بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە تېخىمۇ قىممىتىنى نامايان قىلماقتا. بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەبلەردىن بىرى، بۇ ئەسەرلەردە بايان قىلىنغان ئۆرپ-ئادەت، كىيىم-كېچەك، ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى، ھۈنەر-كەسىپ، ئويۇن-تاماشا قاتارلىق دېتاللار جەمئىيەت تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ ياكى سىياسىي-ئىقتىسادىي بېسىملار تۈپەيلىدىن پۈتۈنلەي ئىستېمالدىن قالغان. نام ئاتىلىشلىرىمۇ تارىخ بېتىدىن ئۆچۈشكە يۈزلەنگەن. جۇۋان تويى، ساچپاق تويى قاتارلىق مۇراسىملار بۇنىڭ مىسالىدۇر. سەرگەزچىلىك، باپكارلىق، موزدوزلۇق قاتارلىق ھۈنەر كەسىپلەرمۇ ھازىر يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالدى. ئۇندىن باشقا ئىلگىرى شەرقىي تۈركىستاندا ياشىغان، ئەمما ھازىر نەسلى قۇرۇپ كەتكەن بىر قىسىم ھايۋان، قۇش ۋە ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئىسىملىرى خاتىرىلەنگەن. مەسىلەن، ھايۋانات ۋە ئۇچار قۇشلارغا ئائىت بايانلار جەمئىي ئون پارچە ئەسەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، مۇرغلارنى تۇتۇشنىڭ بايانى، سايرىغۇچلارنىڭ بايانى ۋە كومشارلىق ھايۋانلارنىڭ بايانى قاتارلىق ئەسەرلەردە ھازىر تېپىلمايدىغان جاغالمان، قۇرغۇي، داۋغان ۋە ھانغۇق، يەنى ھانگىت قاتارلىق ھايۋان ۋە قۇشلار تىلغا ئېلىنغان. لوند ئۇنىۋېرسىتېتى كۇتۇپخانىسىدا ساقلىنىۋاتقان بۇ قىممەتلىك قوليازما ئەسەرلەر خېلىدىن بۇيان دۇنيادىكى تىلشۇناسلار، فولكلور تەتقىقاتچىلىرى ۋە ئۇيغۇرشۇناسلارنىڭ دىققىتىنى تارتىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنىڭ تەتقىقاتى ۋە ئەسەرلىرىنى مۇھىم مەنبە بىلەن تەمىنلەپ كەلمەكتە. تۈركولوگ گۇننار ياررىڭ بۇ جەھەتتە تۆھپە قوشقان ئاۋانگارتلاردىن بولۇپ، بىر قىسىم ئەسەرلەرنىڭ ترانسكرىپسىيەسى، يەنى ئوقۇلۇشىنى ئىشلىگەن، ھەتتا ئىنگلىز تىلىغا تەرجىمە قىلىپ، سۆزلۈكلەر بىلەن قوشۇپ ئېلان قىلغان. ئۇيغۇرشۇناس ئىلدىكو بېللىرخان خانىم ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئىجتىمائىي قاتلاملىرى ھەققىدىكى تەتقىقاتلىرىدا مۇھەممەتئالى داموللا يازغان تېكىستلەرنى مۇھىم مەنبە قىلىپ كۆرسەتكەن، ۋە شۇ مەنبەلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئالتە شەھەر دەپ ئاتالغان جايلىرىدىكى جەمئىيەت قۇرۇلمىسى بىلەن ئىنسانلارنىڭ مۇناسىۋىتى ۋە دىيالوگلىرى ئۈستىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزگەن. يىغىپ ئېيتقاندا شىۋېتسىيەدە ساقلىنىۋاتقان پرو ئىككى يۈز يەتتىنچى نومۇرلۇق ئارخىپتىكى قوليازما ئەسەرلەر ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىگە ئائىت تېپىلغۇسىز بىباھا گۆھەردۇر. بۇ قوليازمىلار ئۇيغۇرلارغا ئائىت بولغان مەدەنىيەت مىراسلىرىدىن بىرى بولۇپ، يېقىنقى بىر يۈز ئەللىك يىللىق تارىخىي، مەدەنىي مىراسلىرىمىزنى تەتقىق قىلىش، ئىزدىنىشتە ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە. قوليازمىلار پەقەت فىلولوگىيەلىك تەتقىقات قىممىتىگە ئىگە بولۇپلا قالماي، يەنە ئۆز نۆۋىتىدە ئەينى ۋاقىتتىكى شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ سىياسىي ۋە دىنىي ۋەزىيىتى، تىببىي داۋالاش، قانۇن تۈزۈم، مەمۇرىي باشقۇرۇش ئىشلىرى قاتارلىق جەھەتلەردىن چۈشىنىش ۋە تەتقىق قىلىشتىمۇ زور قىممەتكە ئىگە.
يېقىندا تەيۋەن شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس بىلەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس تەيۋەنگە بېرىپ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھۋالىدىن دوكلات بېرىش ھەدەم نەدە ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم قويۇش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغان بۇ پائالىيەتنىڭ تەپسىلاتىنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىزلەر. تەيۋەندىكى شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتى، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس، ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرنى تەكلىپ قىلىپ، تەيۋەننىڭ ھەرقايسى شەھەرلىرىدە دوكلات بېرىش، ھۆججەتلىك فىلىم قويۇش پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان. پائالىيەتچىلەر يەنە بەزى ستراتېگىيە تەتقىقات مەركىزى، ئاممىۋى تەشكىلاتلار ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلار بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنىڭ يوللىرى توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بارغان. ھەر قېتىملىق دوكلات بېرىش يىغىنى باشلىنىشتىن بۇرۇن ھەدەم نەدە ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم كۆرسىتىلگەن. ئارقىدىن روشەن ئابباس خانىم بىلەن ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى دوكلات بەرگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ بۇداقى تەيۋەندىكى پائالىيەتلىرىمىز غەلىبىلىك بولدى. كۈتكەن مەقسەتلىرىمىزگە ئاساسىي جەھەتتىن يەتتۇق دېسەك بولىدۇ. ھەدەم نەدە دېگەن فىلىم يەتتە ئورۇندا قويۇلدى. قويۇلغاندىن كېيىن كىنو كۆرگۈچىلەر قىزىق سوئاللارنى سورىدى. بۇ سوئاللارنىڭ ئىچىدە بىز تەيۋەنلىق بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلەيمىز، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى دۇنيانىڭ كۈن تەرتىپىدە تۇرۇشىغا قانداق قىلساق بىزنىڭكى قاتقىلىرىمىز بولىدۇ دېگەن سوئاللار چۈشتى.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بىلەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىلەرنىڭ تەيۋەندىكى پائالىيەتلىرىگە قاتناشقان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئىلھام مەخمۇت ئەپەندى تەيۋەندە ئۆتكۈزۈلگەن پائالىيەتلەردىن ئالغان تەسىراتى توغرىسىدا سۆز قىلىپ، تەيۋەنلىكلەرنىڭ بۇ فىلىمنى كۆرگەندىن كېيىن ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنىڭ كۈچەيگەنلىكىنى، ھەممە بىردەك ۋەدىلەرنى بەرگەنلىكىنى ئېيتتى.
تەيۋەندە بولغان بۇ پائالىيەتتە مۇنداق بەك ياخشى بولدى. بۇنىڭغا قاتناشقان كىشىلەرمۇ بۇ فىلىمدە ئىنتايىن تەسىرلىنىپ، ئۇلارنىڭكى بۇنىڭغا بولغان تەسىرى بولسا ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى مەسىلىسىدىن قالدۇرۇپ، بىر دېموكراتىك ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش كېرەك ئىكەنلىكى، ئۆزلىرىنىڭ تېخى تولۇق بۇنىڭغا جەڭگە ئاتلانماي قالىۋاتقانلىقى، بۇ پۇشايماننى چوقۇم ئۆزىنىڭ ئەۋلادلىرىغا قالدۇرمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ مەسىلىنى تارقىتىش ئۈچۈن مەنبەلەرنى نەدە ئىزدەپ تاپسا بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سوئاللار چۈشتى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەمدە مۇشۇ مەيدانغا كەلگەنلەر ھەممىسى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر ھەسسە ئۆزىنىڭ كۈچىنى قوشىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن بىر ھەسسە كۈچ قوشىدىغانلىقىنى ئەتراپتىكى ئىنسانلارغا كۆپلەپ چۈشەندۈرىدىغانلىقىنى، ۋەدە بەردى. مۇشۇ مېنىڭچە بولغاندا مۇشۇ پائالىيەتتىكى ئەڭ چوڭ نەتىجىسىمىكى دەپ ئويلايمەن. تەيۋەن شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، دۇنيادا ئۇيغۇر ئەزاسى بولمىغان بىردىنبىر شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتى ھېسابلىنىدىكەن. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ قۇرۇلۇش مەقسىتى تەيۋەندە شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى ئاڭلىتىش ئىكەن. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەئىسى خۇ جاۋتوڭ ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىمىز ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلدى. شۇنىڭدىن تارتىپ ھازىرغىچە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىۋاتىمىز. بۇ قېتىم روشەن ئابباس خانىم بىلەن ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنى تەكلىپ قىلىپ ھەدەم نەدە ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنى كۆرسەتتۇق ھەمدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا دوكلات بەرگۈزدۇق. پائالىيەت ناھايىتى ياخشى ئۆتتى. تەيۋەن مەتبۇئاتلىرىدىمۇ ئورۇن ئالدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.